ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຄະນະການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ກັງວົນກັງວາຍ ຍ້ອນທີ່ວ່າ Queensland ຍັງບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນ 32 ເຂດຂອງ Sydney ແລະ ຄົນໃນລັດ Victoria ເຂົ້າໄປໃນ Queensland ໄດ້ ເຂົ້າໄປໃນ Queensland ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ Queensland ເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ 31 ຕຸລາ 2020 ເອົາສະມາຊິກສະພາ 93 ຄົນ ການເລືອກຕັ້ງໃນຮວດນີ້ ເປັນຊຸດທີ 57 ຂອງ Queensland ແລະ ຊາຍແດນ Queensland ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປີດໃຫ້ຄົນໃນລັດຕ່າງໆແລ້ວກໍຕາມ ແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນລັດ Victoria ໄປ Queensland ໄດ້ ແລະ ຄົນໃນ 32 ເ ຂດຂອງນະຄອນ Sydney ກໍຖືກຕ້ອງຫ້າມດ້ວຍ ລັດຖະບານ Queensland ອ້າງວ່າທັງສອງການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ບັດນີ້ຄະນະກຳມະການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ຫ່ວງໃຍວ່າ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທ້ອ ງຖິ່ນໃນ Queensland ຈະຟື້ນຄືນບໍ່ໄດ້ ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ Queensland ກ່ຽວເຖິງຊາຍແດນ Queensland ແມ່ນຖືກລໍຖ້າເບິ່ງ ລໍຖ້າຟັງມານານແລ້ວ ຍານາງ Doctor Jeannette Young

Alan Joyce ຜູ້ນຳການປົກຄອງຂອງສາຍການບິນ Qantas ຮຽກການຕັດສິນໃຈຂອງ Queensland ນັ້ນວ່າ ບ້າ ໄຮ້ສາລະ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າການປິດປະຕູປະຕ່າງ ໃສ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຮຽກວ່າເປັນບ່ອນຮ້ອນວົນ ໂດຍບໍ່ມີເຫດມີຜົນ ແມ່ນບໍ່ມີຄ ວາມໝາຍໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ມັນເສຍຫາຍມາກມາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ Village Theme Parks ທີ່ເປັນຜູ້ດຳເນີນໂຮງພາບພະຍົນ ແລະ Theme Parks ເວົ້າວ່າ ຕົນໂຈະໄວ້ການຈ້າງລູກຈ້າງ 500 ຄົນ ໂດຍອ້າງວ່າມັນແ ມ່ນຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບຊາຍແດນ Queensland Bikash Randhawa ຜູ້ນຳພະນັກງານວຽກງານຂອງບໍລິສັດ Village Theme Parks

ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຄວີນສແລນຈະລື້ມເບິ່ງກົດເກນກ່ຽວກັບຊາຍແດນຄວີນສແລນ ໃນທ້າຍເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້ ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast